ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ
ຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນ ຄຳເລັກ ທອງວິລຸຍ ໜ້າທີ່ພາກລາຍການພາສາລາວຂອງ SBS Radio ສະບາຍດີ ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອັບເດດກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 New South Wales ປະກາດແຜນການສຸກເສີນແຫ່ງຊາດ ນີ້ແມ່ນການປັບໃຫ້ທັນການກ່ຽວກັບໂ ຄໂຣນາໄວຣັສໃນອົດສະຕຣາລີ ສຳລັບວັນທີ 23 ກໍລະກະດາ 2021 ປອ Kerry Chant ຜູ້ນຳພະນັກງານສຸຂະພາບ New South Wales ປະກາດຂຶ້ນແລ້ວແຜນການສຸກເສີນແຫ່ງຊາດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Berejiklian ຂອງລັດ New South Wales ຮ້ອງຂໍເອົາຢາວັກຊີນໂຄ ວິດ-19 Pfizer ຫຼາຍຕື່ມ ສຳລັບ South Western Sydney ແລະ Western Sydney ກະທັ້ງທີ່ Victoria ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ນ້ອຍກໍຕາມ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Andrews ບໍ່ສາມາດກະຕວງການສຸດສິ້ນລັອກດາວໄດ້ ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 Pfizer ຖືກຮັບຮູ້ແລ້ວ ສຳລັບເດັກໆອາຍຸ 12 ຫາ 15 ປີ ໃ ນລັດ New South Wales New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກທ້ອງຖິ່ນ 136 ຄົນ ໂດຍມີ 53 ຄົນຍັງຕິດແປດໄດ້ຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ແລະ ມີຄົນໜຶ່ງຕາຍທີ່ຖືກຢັ້ງຢືນແລ້ວໃນຄືນແລ້ວນີ້ ຄົນທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນເທດສະບານ Cumberland ແລະ Blacktown ຈະອອກບ້ານອອກເຮືອນ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສຳລັບວຽກການ ຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຢູ່ໃນອຸດສາຫະກຳສຸຂະພາບ ແລະ ສຸກເສີນ ຫຼື ຢູ່ໃນລາຍຊື່ທີ່ຖືກຮັບຮູ້ແລ້ວ ໃນລັດ Victoria Victoria ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 14 ລາຍ ໂດຍທີ່ມີ 4 ຄົນຍັງຕິດແປດໄດ້ຢູ່ໃນ ຊຸມຊົນ ຈຳນວນກໍລະນີທີ່ຍັງມີຊີວິດຊີວາຢູ່ໃນລັດ Victoria ຂອງເວລານີ້ມີ 158 ຄົນ ມີຫຼາຍກວ່າ 19,000 ຄົນ ທີ່ໄດ້ໃກ້ຊິດໃນລະດັບໜຶ່ງກັບຄົນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຖືກແຍກໂຕຢູ່ ຢູ່ໃນທົ່ວລັດ ໃຫ້ຊອກເບິ່ງລາຍຊື່ ແລະ ແຜນທີ່ ລັອກດາວປັ ດຈຸບັນຈະຖືກຕໍ່ອອກຈົນຮອດ 11 ໂມງ 59 ນາທີຄ່ຳ ຂອງວັນອັງຄານທີ 27 ກໍລະກະດາ 2021 ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທົ່ວອົດສະຕຣາເລຍ South Australia ມີຄົນໃໝ່ພຽງແຕ່ຄົນດຽວເປັນໂຄວິດ-19 ເມື່ອທີ່ທາງການສາທາລະນະສຸກກວດດູ ເບິ່ງຫຼາຍກວ່າ 23,500 ຜົນການກວດ ລູກເຮືອບິນ Qantas ຖືກກວດເຫັນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນ Queensland ພາຍຫຼັງທີ່ບິນຢູ່ໃນ 6 ເຂດຂອງທົ່ວ Queensland ຄົນເຕັມກະສຽນທີ່ອ່ອນກວ່າ 40 ປີ ຍັງຕ້ອງລໍຖ້າຈົນກວ່າເດືອນກັນຍາ ຫຼື ຕຸລາ ເພື່ອຈະຍືດຍື້ເຖິ ງຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 Pfizer ເມື່ອທີ່ TGA ຜູ້ຄວບຄຸມຢາໃນອົດສະຕຣາເລຍ ຮັບຮູ້ມັນສຳລັບເດັກໆອາຍຸ 12 ຫາ 15 ປີ ບຸນ Eid al-Adha Festival of Sacrifice ຈົບສິ້ນລົງໃນມື້ນີ້ ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະປົກປ້ອງໂຕເອງ ແລະ ຄົນອື່ນໆ ໃນໄລຍະການກາບ ໄຫວ້ ໂດຍການກາບໄຫວ້ຢູ່ເຮືອນ ລົບລ້າງການຊຸມນຸມກັນອັນໃຫຍ່ໂຕ ໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມ ໃຊ້ຜ້າພົມການກາບໄຫວ້ຂອງຕົວເອງ Quarantine ການເດີນທາງ ຄລີນິກການກວດ ແລະ ເບ້ຍ Pandemic Disaster Payment ຄວາຣັນທີນ ແລະ ການຕ້ ອງການສຳລັບການກວດ ຖືກຄວບຄຸມ ແລະ ບັນຍັດໂດຍລັດຖະບານຂັ້ນລັດ ແລະ ເທີຣິໂທຣີ ຖ້າຫາກທ່ານຢາກເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍອອນລາຍ ສຳລັບການຍົກເວັ້ນໃຫ້ ມີຂໍ້ມູນຕື່ມອີກກ່ ຽວກັບຫຼັກການເພື່ອອອກໄປຈາກອົດສະຕຣາເລຍ ມີວິທີການຊົ່ວຄາວສຳລັບຖ້ຽວບິນສາກົນ ທີ່ຖືກລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງເປັນປະຈຳ ໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ປັບໃຫ້ທັນການຢູ່ທີ່ເວັບໄຊ Smart Traveller ມີຂ່າ ວຄາວຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າ 60 ພາສາ ຢູ່ນະທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບ ໂຄໂຣນາໄວຣັສ ມີການແນະນຳອັນຖືກຕ້ອງ

ມີຄລີນິກການກວດໃນແຕ່ລະລັດ ແລະ ເທີຣິໂທຣີ ມີຂໍ້ມູນເບ້ຍ Pandemic Disaster Payment ສຳລັບແຕ່ລະລັດ ແລະ ເທີຣິໂທຣີ ສຳລັບລາຍລະອຽດຕື່ມອີກ ໂດຍຄລິກຄົ້ນຫາເບິ່ງໄດ້ໃນທັນທີ ຂໍໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງບົດຂຽນໃນເວັບໄຊຂອງພາລ ະການພາສາລາວ sbs.com.au ຂີດທັບ ລາວ ແລະ facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ໃນຫົວຂໍ້ ອັບເດດກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 New South Wales ປະກາດແຜນການສຸກເສີນແຫ່ງຊາດ SBS ລາວ ຜ່ານໂທລະສັບມືຖື ອອນລາຍ ແລະ ວິທະຍຸ